ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ໃນປະເທດ Down Under ຄືປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປາກົດວ່າພັກ Liberal Australia ປະສົມພັກ National Party Australia ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການບໍ່ປັ່ນຄວັນຈັກດີ້ອອກມາໃສ່ທ້ອງຟ້າອາກາດ ແລະ ແວດລ້ອມ Scott Morrison ນ າຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ ກັບມາຈາກການໄປປະຊຸມຕ່າງໆ ຈາກຢູໂຣບແລ້ວ ທີ່ໃນນັ້ນ ເລື່ອງການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດເປັນຫົວຂໍ້ອັນສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງວຽກງານ ແຕ່ທ່ານອາດມາພົບພໍ້ ແລະ ຮູ້ເຫັນວ່າ ພັກ Liberal ປະສົມ National Party Australia ແຕກແຍກກັນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດກວ່າກ່ອນນີ້ ເມື່ອທີ່ທ່ານໄປປະຊຸມຕ່າງໆ ໃນຕ່າງປະເທດຂອງຄາວຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ G7 ທີ່ Cornwall ໃນປະເທດອັງກິ ດ ເປັນການຢັ່ງເບິ່ງການທີ່ອົດສະຕຣາລີຕໍ່ຕ້ານ ການບໍ່ປັ່ນຄວັນຈັກດີ້ອອກມາໃສ່ໂລກນີ້ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2050 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ອາດຈະອ່ອນທ່າທີຂອງທ່ານລົງ ຕໍ່ຜູ້ນຳອື່ນໆຂັ້ນໂລກ ທີ່ທ່ານຍຶດໝັ້ນກັບການຄ້ ຳຈູນໂຮງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນພະລັງ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຕ່າງໆ ໃນຢູໂຣບ ເປັນຄ້າຍກັບວ່າເຮັດໃຫ້ຖັນແຖວຂອງພັກ Liberal ປະສົມ National Party Australia ແຕກລ້າວກັນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທັນກັນກັບເມື່ອທີ່ Scott Morrison ກັບມາຮອດບ້ ານຮອດທີ່

ການແຕກແຍກກັນທີ່ມີລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນອົດສະຕຣາເລຍ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ຜິດຖຽງກັນກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍກໍມີຄວາມແຕ ກລ້າວກັນດ້ວຍກ່ຽວກັບອາກາດ ໂດຍການຍັງມອງເບິ່ງທ່າທີຂອງຜູ້ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດການຂຸດຖ່ານຫີນ ແລະ ຜູ້ເລືອກຕັ້ງໃນເຂດນະຄອນຕ່າງໆ ຍານາງ Madeleine King

help us while we're building the storage ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຄົງເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ນັ້ນຄົງເປັນເລື່ອງເປັນລາວທີ່ຄົງເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຫຼາຍຂຶ້ນພາຍໃນພັກເລເ ບີອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍການຈ້ອງຕາເບິ່ງພັກການເມືອງໃຫຍ່ໆໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເດີນໄປຕາມໂຄງການການຂຸດຄົ້ນເອົາແກັສທຳມະຊາດມາໃຊ້ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານ Adam Bandt ຜູ້ນຳຂອ ງພັກກຣີນອົດສະຕຣາເລຍ The Greens

ແລະ ວຽກງານຂອງພັກຂອງທ່ານແຮ່ງຍາກຊາຂຶ້ນຕື່ມ ທຸກເມື່ອທີ່ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍເຂົ້າຂ້າງພັກລິເບີໂຣອົດສະຕຣາເລຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວດິນຟ້າອາກາດ ຫຼືວ່າການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ແມ່ ນວ່າທຸກພັກການເມືອງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook